ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ຈາກມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາລາຍການໃໝ່ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນຫົວຂໍ້ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ດຽວນີ້ເ ຮົາກຳລັງຈະເວົ້າເຖິງເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງມີຊື່ວ່າ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ເຮົາໄດ້ຍິນສະເໝີວ່າ ການທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີໂລກໄພໄຂ້ເຈັບນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ປະເສີດ ສຳລັບຊາວຕາເວັນຕົກ ແລ້ວ ມັກຈະເວົ້າກັນວ່າ ສຸຂະພາບດີຄືຂຸມຊັບອັນປະເສີດ ເພາະຄົນທີ່ບໍ່ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ມີຊີວິດສົດຊື່ນ ມີກຳລັງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລ້ວສຸຂະພາບຈິດກໍດີໄປນ ຳ ແມ່ນບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນກັບຄ່າໝໍ ຄ່າຢາ ແຕ່ຄຳຖາມກໍມີຢູ່ວ່າ ພວກເຮົາຈະມີສຸຂະພາບດີໄດ້ແນວໃດ ມີຫຼາຍຄົນຄິດວ່າການມີສຸຂະພາບດີນັ້ນເປັນເລື່ອງຂອງທຳມະຊາດ ບາງຄົນກໍຄິດ ວ່າມັນເປັນເລື່ອງຂອງດວງ ຫຼື ຂອງໂຊກຊະຕາ ທັງໝົດນີ້ ເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະໄດ້ເຮັດບຸນຕໍ່ອາຍຸ ຫຼື ໄປຫາຢາຜີມາໃສ່ ແຕ່ກໍບໍ່ເທົ່າກັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ຈະ ຖ້າຈົນເປັນເຈັບເປັນໄຂ້ແລ້ວຈຶ່ງມາເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບພາຍຫຼັງ ເພາະການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະຊ້າເກີນໄປກໍເປັນໄດ້ ຄົນເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍຢາກມີສຸຂະພາບດີ ຢາກມີອາຍຸຍືນ ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ແນວໃດ ຖ້າພວກເຮົາຍັງກິນ ຍັງດື່ມ ແລະ ດຳລົງຊີວິດບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກສຸຂະພາບ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ມີທ່ານໝໍສາດສະດາຈານຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດທີ່ດີແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ໃນປີ ພ. ສ. 2494 ທ່ານໝໍ ເອເທນ ເນສັນ ເຊິ່ງເປັນແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດ ໄດ້ເຂົ້າມາປະເທດໄທກັບທ່ານໝໍ ໂຣເຈີ ເນສັນ ເພິ່ນເປັນທ່ານໝໍ ແຕ່ເຂົ້າມາເປັນອາຈານສອນສາສະໜາໃນປະເທດໄທ ຫຼັງຈາກແຕ່ງ ງານແລ້ວໃໝ່ໆ ເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກຂອງໄທ ໃນເວລານັ້ນ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄທຍັງຕົກຕ່ຳຢູ່ ແລະ ຈາກການເຮັດວຽກເປັນເວລາຫຼາຍປີ ທ່ານໝໍເອເທນໄດ້ສັງເກ ດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະພາບສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນໄທ ໃນຂະນະນັ້ນ ປະເທດໄທກຳລັງມີການພັດທະນາ ສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງຄົນໄທກໍຄ່ອຍໆສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ອາຫານທີ່ຄົນໄທກິນໃນເ ວລານັ້ນ ຍັງມີລັກສະນະເປັນທຳມະຊາດພໍສົມຄວນ ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຄົນໄທເປັນໃນເວລານັ້ນ ກໍເປັນເຊື້ອໂລກຕິດຕໍ່ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນປົກກະຕິ ສ່ວນໂລກພະຍາດທີ່ຊາວຕາເວັນຕົກມັກເປັນ ເຊັ່ນ ໂລກຫົວໃ ຈ ໂລກມະເຮັງ ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ໂລກເບົາຫວານ ສ່ວນຫຼາຍຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄົນລວຍເທົ່ານັ້ນ ຕໍ່ມາເມື່ອຄົນສ່ວນຫຼາຍມີຖານະດີຂຶ້ນ ປະເທດໄທພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ ມີການປັບໂຕ ແລະ ມີການນິຍົມກິນອາຫານແບບຕາເວັນຕົກຫຼາຍຂຶ້ນ ພະຍາດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກກໍເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ຄົນໄທເປັນພະຍາດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນທຸກມື້ນີ້ພະຍາດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ ກາຍມາເປັນ ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຄົນໄທ ແຕ່ກໍຍັງເປັນການດີທີ່ມີຄົນ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ດຽວນີ້ ຄົນກໍມີຄວາມຕື່ນໂຕໃນການສະແຫວງຫາສຸຂະພາບດີ ມີຮ້ານຄ້າຮ້ານອາ ຫານທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອສຸຂະພາບ ມີການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ມີການສູບຢາ ຫຼື ເຖິງຂັ້ນອອກກົດໝາຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ສູບຢາໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ລາຍການວິທະຍຸໂທລະພາບໄດ້ມີການແນະນ ຳ ສະເໜີຂໍ້ມູນການຮັກສາສຸຂະພາບເພື່ອທຸກຄົນ ມີປຶ້ມ ວາລະສານ ແລະ ມີການແຈກຢາຍຄຳໂຄສະນາຕ່າງໆ ທີ່ຂຽນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ກໍຍັງມີວາງຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນີ້ຄືວິທີທີ່ດີໃນການສົ່ງເສີມສຸຂະພ າບ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການມີສຸຂະພາບດີ ບໍ່ແມ່ນເພາະເຮົາອ່ານ ຟັງ ຫຼື ເບິ່ງລາຍການຕ່າງໆ ແຕ່ການປະຕິບັດຕາມຫຼັກສຸຂະພາບນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີສຸຂະພາບດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນປະເທ ດໄທ ຢູ່ໃນປະເທດລາວເຮົາກໍມີການລະດົມຂົນຂວາຍເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ມີການເຜີຍແຜ່ຕາມສື່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ແລະ ໜັງສືພິມ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີການພິມປຶ້ມອອກມາເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາ ບ ແລະ ມີການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການຕາມສຸກສາລາ ໂຮງໝໍ ຫຼື ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເວລາຊື້ອາຫານມາກິນ ເຮົາຄວນຊື້ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ຖ້າເຮົາມີປຶ້ມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ອ່ານ ແລ້ວແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດກໍຈະບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງມີຄວາມສົນໃຈວ່າ ເຮົາຈະມີສຸຂະພາບດີໄດ້ແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳຫຼັກການມີສຸຂະພາບດີໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ໃນພາສາອັງກິດເອີ້ນ ວ່າ New Start ຄຳນີ້ມາຈາກພາສາອັງກິດ ເລີ່ມດ້ວຍພະຍັນຊະນະ N ມາຈາກ Nutrition ມີຄວາມໝາຍວ່າ ອາຫານການກິນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ພະຍັນຊະນະ E ມາຈາກຄຳວ່າ Exercise ໝາຍຄວາມວ່າ ອອກກຳລັງກາຍ ພະຍັນຊະນະ W ມາຈ າກ Water ໝາຍຄວາມວ່າ ການດື່ມນ້ຳຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ສຸຂະພາບທຸກມື້ S ມາຈາກ Sunshine ໝາຍຄວາມວ່າ ຮັບເອົາແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າ ເພື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບວິຕາມິນ D ແລະ ມີຄວາມສົດຊື່ນ ພະຍັນຊະນະ T ມ າຈາກຄຳວ່າ Temperance ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ການຄວບຄຸມຕົນເອງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ ບໍ່ໃຫ້ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງມຶນເມົາ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫຼົ້າ ເບຍ ຫຼື ຢາສູບ ພະຍັນຊະນະ A ມາຈາກ Air ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່ າ ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ສະອາດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ພະຍັນຊະນະ R ມາຈາກ Rest ໝາຍຄວາມວ່າ ພັກຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ພະຍັນຊະນະ T ສຸດທ້າຍ ມາຈາກຄຳວ່າ Trust ໝາຍເຖິງ ການໄວ້ວາງໃຈໃນພະເຈົ້າ ກ ານມີຄວາມເຊື່ອໃນສາສະໜາ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖື ໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພົບກັນອີກແລ້ວສຳລັບມື້ນີ້ ໃນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນໜຸ່ມຄົນສາວ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເປັນໂສດທັງຫຼາຍນັ້ນແຫຼະ ຄືເລື່ອງຂອງການແຕ່ງງານ ທ່າ ນຜູ້ຟັງຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຄູ່ແຕ່ງງານຄູ່ແລກຂອງໂລກຄືໃຜ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຕອບ ນັ້ນກໍຄືຄູ່ຂອງອາດຳ ແລະ ເອວາ ມະນຸດຄູ່ແລກຂອງໂລກ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເລື່ອງລາວນີ້ໄວ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໂ ລກ ແລະ ສ້າງມະນຸດ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງມະນຸດມາຈາກຂີ້ດິນ ແລະ ກໍສ້າງຜູ້ຊາຍເປັນຄົນແລກ ຈາກນັ້ນພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຜູ້ຍິງຂຶ້ນມາ ພຣະເຈົ້າບອກວ່າເພື່ອໃຫ້ເປັນຄູ່ ແລະ ຜູ້ອຸປະຖຳທີ່ມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ຂ ະນະທີ່ຜູ້ຊາຍກຳລັງນອນຫຼັບຢູ່ນັ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຜູ້ຍິງຂຶ້ນມາຈາກກະດູກຂ້າງຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ອາດຳກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ນີ້ແຫຼະຄືກະດູກຈາກກະດູກຂອງເຮົາ ເນື້ອໜັງຈາກເນື້ອໜັງຂອງເຮົາ ເຮົາຈະເອີ້ນ ຄົນຄົນນີ້ວ່າຜູ້ຍິງ ເພາະວ່າຄົນນີ້ອອກມາຈາກຜູ້ຊາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ກະດູກຂ້າງຂອງຜູ້ຊາຍມາສ້າງເປັນຜູ້ຍິງນັ້ນ ກໍເພື່ອເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ພຣະອົງບໍ່ ໄດ້ເອົາກະດູກຫົວ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເອົາກະດູກຕີນມາສ້າງເປັນຜູ້ຍິງ ເພາະສະນັ້ນ ເຂົາທັງສອງຈຶ່ງມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ເຖິງວ່າຜູ້ຍິງນັ້ນຈະມີການອ່ອນແອກວ່າກໍຕາມ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່ານາງຕ້ອງຕົກໄປເ ປັນສ່ວນທີ່ຢູ່ປາຍຕີນ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງກໍຄອຍຟັງຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືຊຶ່ງກັນແລະກັນ ເມື່ອເກີດບັນຫາຂຶ້ນມາ ທັງສອງຝ່າຍຈະຕ້ອງຄຳນຶງຢູ່ສະເໝີວ່າ ການທຳຮ້າຍອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຈະເປັນຄຳເວົ້າ ຫຼື ກ ານກະທຳໃດໆກໍຕາມ ກໍເທົ່າກັບວ່າເຂົາທຳລາຍຕົວເອງ ເພາະທັງສອງຄົນຄືຄົນຄົນດຽວກັນ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫຼະ ເຮົາຈຶ່ງຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳວ່າສຸພາບບຸລຸດ ມັນກໍມີຮາກເຫງົ້າທີ່ມາຈາກຄວາມສະເໝີພາບ ດັ່ງທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ ເພາະເຫດນັ້ນຜູ້ຊາຍຈຶ່ງຈະອອກຈາກເຮືອນ ຈາກພໍ່ຈາກແມ່ຂອງເຂົາ ໄປຜູກພັນຢູ່ກັບພັນລະຍາ ແລະ ເຂົາທັງສອງຈະເປັນໜຶ່ງດຽວກັນ ນີ້ຄືປະເດັນສຳຄັນ ຂອງການແຕ່ງງານຕາມແບບຢ່າງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຄືຄົນສອງຄົນຮ່ວມເປັນຄົນຄົນໜຶ່ງ 1 ບວກ 1 ກໍອອກມາເປັນ 1 ບໍ່ແມ່ນເປັນ 2 ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ທັງໃນຍາມສຸກ ໃນຍາມທຸກ ໃນຍາມຮັ່ງມີ ໃນຍາມທຸກຍາກ ເ ຂົາຈະຢູ່ຄູ່ກັນໄປຈົນກວ່າຊີວິດນີ້ຈະຫາບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ຝ່າຍຜູ້ຊາຍກໍຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມທະນຸຖະໜອມຝ່າຍຜູ້ຍິງ ໃນຖານະທີ່ນາງອ່ອນແອກວ່າ ຜູ້ຊາຍກໍຈະຕ້ອງປົກປ້ອງຮັກສາ ເພາະເຂົາເປັນຜູ້ທີ່ແຂງແຮງກ ວ່າ ແລະຜູ້ຊາຍກໍຄືຫົວໜ້າຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລ້ຽງດູເບິ່ງແຍງລູກ ແລະກະເມຍຂອງເຂົາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ແລ້ວອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຜູ້ຍິງນອກໃຈກັນ ແລະໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບຍິ ງອື່ນ ຫຼືຊາຍອື່ນ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນພັນລະຍາ ຫຼືສາມີຂອງຕົວເອງ ກໍເພາະວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຄຳປະຕິຍານຂອງການແຕ່ງງານ ໃນແຕ່ລະວັດທະນະທຳ ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ ແຕ່ລະປະເທດ ຕ່າງກໍມີປະເພນີທີ່ເໝືອນ ກັນ ຄືເມື່ອແຕ່ງງານແລ້ວຈະຕ້ອງຮັກກັນໄປຈົນຕະຫຼອດຊີວິດ ທຸກສາສະໜາຕ່າງກະສອນຄືກັນ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ເມື່ອສອງຄົນແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ດ້ວຍເຫດນີ້ເຂົາທັງສອງຈຶ່ງບໍ່ເປັນສອງຕໍ່ໄປ ແຕ່ຈະເປັ ນໜຶ່ງດຽວກັນ ເພາະສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາຜູກພັນກັນແລ້ວ ຢ່າສູ່ໃຫ້ມະນຸດຕ້ອງໄດ້ມາໃຫ້ເຂົາຕ້ອງໄດ້ພັດພາກຈາກກັນໄປອີກເລີຍ ແຕ່ແມ່ນແລ້ວ ມະນຸດຜູ້ໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນສອງຄົນຕ້ອງມີອັ ນຕ້ອງຢ່າຮ້າງກັນນັ້ນ ກໍເທົ່າກັບວ່າຄົນນັ້ນໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄປຊະແລ້ວ ອາດາມມີອາຍຸຍືນຍາວເຖິງ 930 ປີ ເຂົາຮັກ ແລະກໍຢູ່ກິນກັບພັນລະຍາຂອງເຂົາດົນເກືອບຮອດພັນປີ ຫາກນາງເອວາເສຍຊີວິດ 30 ປີກ່ອນອາດາມ ກໍສະແດງວ່າເຂົາຢູ່ກິນນຳກັນມາເຖິງ 900 ປີເລີຍ ສອງສາມີພັນລະຍາຄູ່ນີ້ເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ເຮົາເຖິງຄວາມຮັກຄວາມຜູກພັນຂອງສາມີ ແລະພັນລະຍາ ຈາກການສຶກສາວິໄຈກໍພົບວ່າ ຄົນທີ່ແ ຕ່ງງານມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດ ແລະອາຍຸຍືນກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍແຕ່ງງານເສຍອີກ ຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງການແຕ່ງງານປະການຕໍ່ມາທີ່ສຳຄັນກໍຄື ການສ້າງຮາກຖານຂອງໜ່ວຍສັງຄົມຂຶ້ນມາໃໝ່ ແລະຕຽມທຸກສິ່ງໃຫ້ ພ້ອມສຳລັບລູກທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນມາ ໃຫ້ເຮືອນເປັນສະຖານທີ່ອັນອົບອຸ່ນປອດໄພ ແລະສ້າງຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ລູກໆ ເພື່ອເຂົາຈະໃຫຍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະເປັນຜູ້ນຳໃນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ເຂົາຈະເປັນສາມີ ເປັນ ພັນລະຍາທີ່ດີຕໍ່ໄປໃນວັນຂ້າງໜ້າ ຖ້າຫາກວ່າຄອບຄົວລົ່ມສະຫຼາຍ ສັງຄົມກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ປະເທດຊາດກໍຈະຕ້ອງເກີດມີບັນຫາ ເພາະສະນັ້ນການແຕ່ງງານຈຶ່ງເປັນສະຖາບັນອັນສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ພຣ ະເຈົ້າຈະຊົງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອຕອນເລີ່ມສ້າງໂລກ ການແຕ່ງງານເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ເພື່ອມະນຸດຈະມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນໂລກນີ້ ຈົນກວ່າຈະເຖິງໂລກໃໝ່ທີ່ຈະມາເຖິງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາຮອດບ່ອ ນນີ້ ເວລາຂອງພວກເຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັ ງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສ ະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມ ກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ